دوستو اهو هر ڪوئي ماڻهو چوندو آ ته جني لاء مئاسين سي ڪانڌي نه ٿيا پر انهي قصي جي ڪنهن کي شايد خبر نه هوندي ته اهو ڪيئن ٿيو ۽ ڇو سڏيو. ته جني لاء مئاسين سي ڪانڌي نه ٿيا. عاشق ويچارو جڏهن بيمار ٿيو اهو قصو توهان کي آء صحيح ڪري ٿو ٻڌايان. عاشق ويچارو جڏهن بيمار ٿيو پنهنجي مائٽن ۽ دوستن کي چئين ته مون کي پنهنجي محبوب جي ملڪ تي کڻي هلو آء اتي مرندس جو منهنجو محبوب منهنجو ڪلهي ڪانڌي ٿئي.

اتي سوچان پيو. جي منهنجي مٿان موت آيو ته آئون ان کي ڇا چوندس؟ پوء اتي ڇا ڏسي ۽ موت جي لاء ڇا چيو ۽ ڇا چوندوسانس؟ آء